Facebook ຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ
ການປະທ້ວງອັນໃຫຍ່ໂຕໃນກຸງເທບພະມະຫານະຄອນຂອງປະເທດໄທ ໃນວັນທີ 14 ຕຸລາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາແລ້ວນີ້ ປະຊາຊົນໄທນັບເປັນຫຼາຍໆພັນຄົນຊຸມນຸມປະທ້ວງລັດຖະບານປະຍຸດ ແລະ ກະດອດໃສ່ພະມະຫາ ກະສັດຂອງປະເທດໄທດ້ວຍ ການປະທ້ວງຮວດທີສອງນີ້ ເກີດຂຶ້ນໃນກຸງເທບພະມະຫານະຄອນຂອງປະເທດໄທ ໃນວັນພຸດທີ 14 ຕຸລາແລ້ວນີ້ ການປະທ້ວງນີ້ບໍ່ຫວັ່ນເຖິງການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ປະຍຸດ ຜູ້ປະທ້ວງຮ້ອງດັງກ້ອງ ປະຍຸດ Get Out ແລະ Free Our Friend ຄືປະຍຸດອອກໄປ ແລະ ປ່ອຍເພື່ອນຂອງພວກເຮົາ ວ່າເຖາະ ຜູ້ປະທ້ວງນັ້ນປະເຊີນໜ້າກັບຕຳຫຼວດໄທ ຢູ່ທີ່ແຍກລາດຊະປະສົງໃນບັງກອກພະມະຫານະຄອ ນ ນີ້ເປັນເຊັ່ນນີ້ ກະທັ່ງທີ່ລັດຖະບານໄທສັ່ງບໍ່ໃຫ້ມີການຊຸມນຸມປະທ້ວງໃດໆກໍຕາມແຕ່ ຄືເຕົ້າໂຮມກັນບໍ່ໄດ້ເກີນ 4 ຄົນ ແຕ່ໃນສຸດນີ້ ຜູ້ປະທ້ວງໃນບັງກອກນັ້ນມີເຖິງຫຼາຍພັນຄົນ ຄັນບໍ່ວ່ານັບເປັນຫຼາຍຫົວໝື່ນຄົນ ແລະ ປະກອບດ້ວຍທຸກໄວຂອງສັງຄົມໃນປະເທດໄທ ປະຍຸດ ຊານໂອຊາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດໄທ ຂຶ້ນບ້ານສະເຫວີຍເມືອງ ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ໂດຍໃຊ້ນານາວິທີການອັນເລີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍກາ ນນຳພາກອງທັບໄທລັດຖະປະຫານສຳເລັດ ລັດຖະບານຍິ່ງລັກ ຊິນະວັດ ທີ່ປະຊາທິປະໄຕໄທເລືອກຕັ້ງຂຶ້ນມາໂດຍສົມບູນແບບ ໃນການປະທ້ວງໃນຮວດນີ້ ຜູ້ປະທ້ວງໂຈະຈົງໃສ່ປະຍຸດ ແຕ່ກໍກະດອດໃສ່ພະມ ະຫາກະສັດຂອງປະເທດໄທນຳດ້ວຍ ກ່ຽວກັບການປະທ້ວງນີ້ນັ້ນ ໃນວັນພະຫັດທີ 15 ຕຸລາ 2020 ແລ້ວນີ້ ລະບົບສຸກເສີນອັນໜຶ່ງຖືກບັນຍັດອອກມາ ແລ້ວຕຳຫຼວດກໍກະຈຸກກະຈາຍຜູ້ປະທ້ວງທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຫ້ອງການຂອງນາ ຍົກລັດຖະມົນຕີປະຍຸດອອກໄປສຳເລັດ ຈາກຂ່າວຂ່າວອັນໜຶ່ງຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ ນັກຂ່າວທ່ານ ຊາລີ ເທມ ລາຍງານວ່າ ຜູ້ປະທ້ວງນັ້ນມີຢ່າງມາກມາຍນັບເປັນຫຼາຍ 10,000 ຄົນ ນີ້ເປັນເຫດການທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອ ນຕໍ່ແຕ່ປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ ຜ່ານທາງອອນລາຍ ນັກຮຽນນັກສຶກສາໄທກໍໃຊ້ໂຊຊຽວມີເດຍຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ຄົນໄທ ຈົ່ງອອກມາປະທ້ວງນຳກັນ ຕຳຫຼວດໄທກະຕວງວ່າ ຜູ້ປະທ້ວງໃນຮວດນີ້ມີປະມານ 10,000 ຄົນ ແ ລ້ວກະຈຸກກະຈາຍກັນໄປໃນເວລາ 10 ໂມງຄ່ຳວ່າຊັ້ນ ພັນເອກ ກິດສະນາ ພັດທະນາຈະເລີນ ຮອງໂຄສົກຕາງໜ້າຕຳຫຼວດໄທ ຊີ້ແຈງຕໍ່ກະແສຂ່າວ AFP ຂອງປະເທດຝຣັ່ງເສດວ່າ ການປະທ້ວງຂອງຜູ້ປະທ້ວງນັ້ນ ເປັນການກະທຳຜິດກົດໝາຍ ແລະ ມັນຂຶ້ນກັບທາງການໄທທີ່ຈະກະທຳພຶດຕິການໃນດ້ານກົດໝາຍໃສ່ຜູ້ປະທ້ວງນັ້ນ ຫຼື ບໍ່ ໃນວັນພະຫັດທີ 15 ຕຸລາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາແລ້ວນີ້ ຕຳຫຼວດໄທຈັບຜູ້ປະທ້ວງຈຳນວນໜຶ່ງໄວ້ ອັນມີ ດ້ວຍນັກປຸກລະດົມມວນຊົນຜູ້ສຳຄັນ 3 ຄົນ ເຊັ່ນ ປະລິດ ຊີວະຈັກ ແລະ ປະນຸສະຍາ ລົງ ສິດທິຈາວັດທະນາກຸນ ອີກຜູ້ໜຶ່ງ ອານົງ ນຳພາ ທີ່ກໍເປັນນັກປຸກລະດົມມວນຊົນຂັ້ນນຳພາ ເວົ້າວ່າ ທ່ານຖືກຈັບໂດຍກຳລັງ ແລະ ຖືກນຳບິນໄປໃນນະຄອນຊຽງໃໝ່ໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດໄທ ໂດຍບໍ່ມີນັກກົດໝາຍຂອງທ່ານຕິດຕາມໄປນຳ ການຈັບກຸມທ່ານນັ້ນເປັນການລະເມີດສິດທິຂອງທ່ານ ແລະ ເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ທ່ານ ກ່ອນໆ ນີ້ໃນວັນພຸດທີ 14 ຕຸລາ 2020 ຝູງຊົນຈຳນວນໜຶ່ງຫຸ້ມໃສ່ຂະບວນລົດຂອງພະລາຊີນີ ແລະ ສົມເດັດພະມະຫາກະສັດໄທ ພວກເຫຼົ່ານີ້ຍົກນິ້ວມືສາມນິ້ວໃສ່ພວກພະອົງນັ້ນ ກະສັດໄທບໍ່ເຄີຍປະສົບການກັບເຫດການນີ້ມາ ກ່ອນ ແລະ ກົດໝາຍໄທຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະ ເດັດຂາດ ປົກປ້ອງກະສັດໄທຮອບດ້ານ ພະມະຫາກະສັດໄທຂອງຊຸດນີ້ຖືກວິພາກວິຈານປະນາມໂຈມຕີ ແລະ ກ່າວຫາວ່າພະອົງໄປຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດໂພດໄປ ດັ່ງຢູ່ໃ ນປະເທດເຢຍລະມັນ ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່ານັ້ນຈະເກີດຂຶ້ນກໍຕາມ ປະຊາຊົນໄທມາກມາຍຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພະອົງ ແລະ ກະສັດໄທ ເຊັ່ນ ກຸ່ມທີ່ໄດ້ຊື່ລືນາມເສື້ອສີເຫຼືອງ ຈຳນວນໜຶ່ງອອກມາຕໍ່ຕ້ານຜູ້ປະທ້ວງນັ້ນ ຈົນມີກ ານປະທະປະທາຍກັນຍ້ອນກໍມີ ກ່ຽວກັບການຊຸມນຸມປະທ້ວງອັນໃຫຍ່ໂຕໃນບາງກອກນັ້ນ ແມ່ນວ່າເຖິງໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ກໍຍັງມີຊີວິດຊີວາຄຶກຄື້ນຢູ່ ແຕ່ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນທີ່ຟັງສາລະຄະດີນີ້ ຄົງຈະຖາມວ່າຈຸດປະສົ ງຂອງການເດີນຂະບວນປະທ້ວງຕິດໆຕໍ່ໆກັນມາຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວນັ້ນ ມີຈຸດປະສົງຫຍັງແດ່ ຈຸດປະສົງອັນສຳຄັນມີສາມຢ່າງ ຄື 1 ຂັບໄລ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີປະຍຸດ 2 ໃຫ້ດັດແປງທຳມະນູນໄທຂຶ້ນໃໝ່ 3 ປະຕິຮູບກະສັ ດໄທ
ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງໃດ ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ